ئەسسالام ئەلەيكۇم ئەزىز قېرىنداشلار بۈگۈن ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلى تۆتىنچى ئاينىكى ئىككىنچى كۈنى جۈمە سىلەرگە ئازراقچە مەزمۇنلارنى يەتكۈزۈپ قوياي دەپ چىقىشىم بۇ ھەپتە ئۇيغۇرلار بىلەن مۇناسىۋەتلىك خەۋەرلەر ئىنتايىن كۆپ مەن ھەممىسىنى سۆزلەپ قىلالمايمەن

جەھەتتە خىتاي ھۆكۈمىتى ناھايتى جىق ئىشلارنى ئېلىپ بېرىۋاتىدۇ ھازىر دۇنيا خاراكتېرلىك يالغۇز خىتاينىڭ ئۆزىدە ئەمەس خىتاينىڭ ئۆزىدە خەلق ئۇرۇشىدەك بىر نەرسىنى قوزغىدى بۇلار خەلقئارادا بولسا خەلقئارانىڭكى دىققىتىنى بۇراش ئۈچۈن ھەرىكەت قىلىۋاتىدۇ ئاندىن كېيىن بىزنىڭكى ۋەتەندە بولسا مۇشۇ خىتاي ھاكىمىيىتىنىكى ئۇيغۇرلار ئۈستىدىن ئۆتكەزگەن جىنايەتلىرىنىكى ئىسپاتلىرىنى يوق قىلىش جەھەتتە ناھايىتى بىر قىسىم قاتتىق تەدبىرلەرنى ئېلىپ بېرىۋاتىدۇ بۇلار مەن بۇ جەھەتتىكى ئىشلارنى ھەممىسىنى تولۇق دېمەيمەن بۇ يەردە نېمىشقا دېسەڭلار ئۇيغۇر ئاخبارات مەركىزىنىڭكى ھەپتىلىك ۋىدېيوسى بار بىز ھازىر مۇشۇ ۋەتەندىكى ئۇچۇرلارنى ئىمكانقەدەر تولۇق يەتكۈزۈش جەھەتتە ناھايىتى كۈچەۋاتىمىز ئاشۇ ۋىدېيودا ئاشتا بولغاچقا بۇ خەۋەرلەرنى شۇ يەردىن كۆرۈۋېلىڭلار تەكرارلىنىپ قالمىسۇن مېنىكى مۇشۇ مۇناسىۋەت بىلەن دەپ قويىدىغان بىر گېپىم ھازىر ئۇيغۇر ئاخبارات مەركىزىنىكى ۋىدىيو چىقىرىشى چىققان ۋىدىيولارنىڭ سانى ئون سەككىزگە باردى شۇنداقتا ئون سەككىزگە بارغان ۋاقتىدا تۆت ھەپتە تۆت ئايدىن كۆپرەك ئۇزاقراق ۋاقىت بولدى دېگەن گەپ ھازىرغا قەدەر ئۇيغۇر ئاخبارات مەركىزىنىكى يۇتيۇب قانىلىغا ئەگەشكەنلەرنىڭ سانى ئاران ئۈچ يۈز ئەللىك بەش ئادەم ئاشتا بولغاچقا بۇ ئەھۋالنى مەن ھەر قېتىم كۆرسەم كۆڭلۈم بىراز يېرىم بولىدۇ نېمىشقا دېسەڭلار مەن بىلەن ئىش قىلىۋاتقان بىر توپ ئۇيغۇر زىيالىيلار بار ئۆزلىرى ناھايىتى يۇقىرى ئالىي مەلۇماتقىچە ئوقۇغان ناھايىتى مۇھىم ئورۇنلاردا ئىشلەيدىغان ئائىلىسى بار ئاشۇنداق كىشىلەر بۇلار لېكىن مىللەتكە ئوبدانراق خىزمەت قىلىمەن دەپ كېچىنى كۈندۈزگە ئۇلاپ ئىنتايىن قاتتىق تىرىشىۋاتىدۇ مەيلى ئۇيغۇر ئاخبارات مەركىزىنىڭكى ھەپتىلىك ۋىدېيوسى بولسۇن ياكى ئۇيغۇر پروجېكت فوندىنىڭ ئايلىق تور ژۇرنىلى بولسۇن بۇ قېرىنداشلار كېچە كۈندۈز ناھايىتى قاتتىق تىرىشىپ ئىشلەۋاتىدۇ كۆپىنچە كىشىلەر پىدائىي ھەق ئالمايدۇ ئازراق تۈركىيەدىكى بىر قانچە قېرىنداشلىرىمىز ھەق ئالىدۇ لېكىن ئۇلارنىڭ ئالىدىغان ھەققىمۇ تۈركىيەنىڭكى بازار باھاسىنىڭكى يېرىمىغا توغرا كېلىدۇ ياكى كەممەيدۇ بۇ يەردە مىللەت ئۈچۈن خىزمەت قىلىش دېگەن بىر ناھايىتى مۇھىم تەركىب بار شۇڭا بۇلار مۇشۇنداق كېچە كۈندۈز تىرىشىپ ئىشلەۋاتقان يەردە مەن چەت ئەلدىكى قېرىنداشلارنىكى ما يوتيوب قانىلىغا ئەگىشىپ قويۇشىنى ئۈمىد قىلىمەن مەن ئۆزەم فەيسبۇك ھېسابىدىن تۆتنى باشقۇرىمەن ئەركىن سىدىق دېگەن ئىسىمدا ئۈچى بار ئاندىن كېيىن ئۇيغۇر پروجېكت فوندىنىكى بار مۇشۇ تۆت فەيسبۇكنى قوشقان ۋاقتىدا ماڭا مەن بىلەن دوست بولغان ۋە ماڭا ئەگىشىدىغان كىشىلەرنىڭكى سانى يىگىرمە مىڭدىن ئاشىدۇ ئاساسەن ئۇيغۇرلار مەن دوست بولغانلارغا ئاساسەن چەت ئەللەرنى قوبۇل قىلمىدىم سەۋەبى نېمە دېسەڭلار مېنىڭ چىقىرىدىغان نەرسەمنىڭ كۆپىنچىسى ئۇيغۇرچە ئەندى بۇنىڭ ئىچىدە ئەركىن سىدىق دەپ ئىنگلىزچە يېزىلغان ئىسمىم ئىنگلىزچە يېزىلغان CK بىلەن يېزىلغان بىر فەيسبۇك بار مەن ئۇنىڭ ئۇنىڭغا كۆپىنچە ۋاقىتلاردا ئىنگلىزچە نەرسىلەرنى چىقىرىۋاتىمەن ئۇ چەت ئەللەرگە قارىتىلغان ئەمدى دېمەكچى بولغىنىم ئىشقىلىپ مەن بىلەن مۇناسىۋەتلىك مەلۇم بىر مۇناسىۋىتى بار كىشىلەردىن يىگىرمە مىڭدەك ئادەم بار بولسا ما ئۇيغۇر ئاخبارات مەركىزىنىكى يوتيوب قانىلىغا ئەگىشىپ قويساڭلار ھەرگىز زىيان تارتمايسىلەن بىزنىڭكى بۇ قېرىنداشلىرىمىز كېچە كۈندۈز تىرىشىپ ئىشلەۋاتىدۇ سىلەر ئۈچۈن خىزمەت قىلىمەن دەپ شۇڭا سىلەر بۇ خىزمىتىنى بىراز قەدىرلەپ قويساڭلار ئۇنى ئەگىشىپ قويۇش بىر بىر تال نەرسىنى بېسىپ قويساڭلار بولىدۇ سابسكرايب دېگەن يېرىنى بېسىپ قويساڭلار بولىدۇ خۇددى بىر مۇشتۇر بولغاندەك ئىش بۇ ھېچ قانچە ئىش كەتمەيدۇ ئاندىن كېيىن ئۇيغۇر ئۇيغۇرلار دېگەن تور ژۇرنىلى بۇنىڭكى مەزمۇنى ئىنتايىن مول سىلەر باشقا يەردىن تاپالمايسىلەر ئۇنى ھازىر ھېلىقى بۇ ئۇچۇرلار بەك كۆپ ھەر كۈنسى كۆرۈشكە تېگىشلىك ئۇچۇرلار بەك كۆپ بولغانلىقى ئۈچۈن چەت ئەلدىكى قېرىنداشلارنىڭكى ژۇرنالنى تولۇق ئوقۇشىغا ۋاقتى يەتمەسلىكى مۇمكىن لېكىن ھېچ بولمىغان چاغدا مۇندەرىجىسىنى بىر كۆرۈپ بېقىڭلار سىلەر ئىزدەۋاتقان نەرسىلەر ئىچىدە بار بولۇپ قېلىشى مۇمكىن ھەر قېتىمقى مۇندەرىجىلەرنى بىر كۆرۈپ ماڭساڭلار نېمىلەرنىڭ بارلىقىنى ھېچ بولمىسا ۋاقتى كەلگەن چاغدا ئۆزەڭلارنىڭ ئېھتىياجى بار ياكى ئۆزەڭلار قىزىققان نەرسىلەرنى تەپسىلىي ئوقۇشقا پايدىسى بار مەن مۇشۇ ئىككى ئىشنى دەپ قويماقچى مەن مۇشۇ تۆت فەيسبۇكتىن باشقا ئۆزەمنىڭ بىر تور بېتى بار ئۇنى باشقۇرۇپ مېڭىۋاتىمەن مەرىپەت دوت كوم دېگەن تور بېتى بۇرۇن ۋەتەندىكىلەر ئۈچۈن خىزمەت قىلغان ھازىر ئۇنى مەن چەت ئەلدىكىلەر ئۈچۈن خىزمەت قىلدۇرۇۋاتىمەن

پەقەت كۆپرەك قېرىنداشلار كۆرسىكەن بىزنى ھىمايە قىلىپ قويسىكەن دېگەن ئۈمىدتە مېنىڭ تۆت فەيسبۇك بىر يوتيوب بىر تور بېتى ئانكېيىن بىر تىۋىتتېرىم بار تىۋىتتېرىم بەك ئاكتىپ سىلەر كۆرۈۋاتقانلار بىلىسىلەن مەن ھەر كۈنسى جىق مەزمۇنلارنى چىقىرىپ تۇرۇۋاتىمەن بۇ يەرگە بولۇپمۇ ھازىر چېتەلدە بىر قانچە ئىنىلار بار ئۇكىلار بار ئۇلار ياخشى ۋىدېئولارنى تاپسا ئەۋەتىپ بېرىۋاتىدۇ ماڭا ئۇنىڭكى ماڭا بولغان ياردىمى ئىنتايىن چوڭ مېنىڭكى تىۋىتتېرىمنى كۆرۈپ تۇرىدىغان خېلى خېلى چوڭ چوڭ ئادەملەر بار ھازىرقى شەرقىي تۈركىستاندىكى ۋەزىيىتىنى چۈشىنىش ئۇيغۇر مىللىتىنىڭ ئەھۋالىنى چۈشىنىش جەھەتتە ئوبدان پايدىلىنىۋاتىدۇ چەت ئەللىكلەر شۇڭا بۇنىڭدىن كېيىن ئاشۇنداق ياخشى ۋىدېئولار بولسا ئەۋەتىپ تۇرساڭلار مەن مۇشۇنداق بىر ياردەمگە ئېھتىياجىم بار ئەمدى رەسمىي گەپكە كەلسەك ئەلۋەتتە مەن دېگەندەك ھازىر خىتاي ھاكىمىيىتى ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقى دېگەن تېمىنى تېمىنى شىنجاڭ پاختىسى دېگەن تېمىغا تېمىغا ئۆزگەرتىش ئۈچۈن ئىنتايىن كۈچ چىقىرىۋاتىدۇ bu yerda bu ish qandoq degan masala to'g'riliq man qisqacha tushuncha berib qo'yay خەلقئارادا بىر ئورگان بار ئىنگلىزچە بېست كاتىن ئىنىشىيېتىۋ دەيدۇ ئەڭ ياخشى پاختا پروژېكتى دېگەندەكرەك بىر تەشكىلات بۇ بۇ تەشكىلات تەشكىلات مۇشۇ پاختىدىن مەھسۇلات ئىشلەپچىقىرىدىغان شىركەتلەرنىڭ ئىچىدىكى سۈپىتى ياخشى مەھسۇلاتلارنى چىقىرىدىغان شىركەتلەرنى قوبۇل قىلىپ ئۆزى ئاشۇلارغا مۇشۇ ياخشى پاختا تەشكىلاتى دېگەن تەشكىلاتنىڭكى نامى ئاستىدا ئۆزىنىڭكى مەھسۇلاتلىرىنى بازارغا سېلىشقا يول قويىدىكەن ئۇلار بىر پېرمىت دەيدۇ خىزمەت كىنىشكىسىدەك سودا كىنىشكىسىدەك بىر نەرسە چىقىرىپ بېرىدىكەن بۇلار بۇ تەشكىلات مەۋجۇت بولۇپ تۇرغىلى خېلى ئۇزۇن بولغانىكەن ئانىڭدىن كېيىن بۇلار مۇشۇ دۇنيادىكى پاختا مەھسۇلاتلىرىدىن بۇيۇم ئىشلەپچىقىرىپ ساتىدىغان شىركەتلەرنىڭكى بەشتىن بىر قىسمى مۇشۇ تەشكىلاتنىڭكى ئاستىدىكەن مۇشۇ تەشكىلاتنىڭ قوبۇل قىلغانلىرى پۈتۈن شىركەتلەرنىڭكى يىگىرمە پىرسەنتىگە توغرا كېلىدىكەن ئاندىن كېيىن بۇ تەشكىلات ئىككى مىڭ ئۆتكەن يىل ئۆتكەن يىلنىڭكى بىر ۋاقىتلىرىدا بىر بايانات چىقىرىپ مۇشۇ شەرقىي تۈركىستاندىن چىققان پاختىلاردا مەھسۇلات ئىشلەپ چىقىرىپ ساتىدىغان شىركەتلەرگە خىزمەت كىنىشكىسى ياكى خىزمەت كىنىشكىسى بەرمەيدىغان سودا كىنىشكىسىنى بەرمەيدىغانلىقىنى قارار قىپتۇ سەۋەبى نېمە دېسە

ئاشۇ ئەڭ ياخشى پاختا تەشكىلاتىنىڭكى باياناتىغا ئاۋاز قوشقان ئاساستا بۇلارمۇ بۇنىڭدىن كېيىن شەرق تۈركىستاندا شەرق تۈركىستاندىن چىققان پاختىلارنى ئىشلەتمەيدىغانلىقىنى ئېلان قىپتۇ بايانات ئېلان قىلىپ بۇ ئىش ئۆتكەن يىل توققۇزىنچى ئايدا بولغان ئىكەن دېمەك مەيلى ئەڭ ياخشى پاختا تەشكىلاتى بولسۇن ياكى ئېچ ئەند ئېم شىركىتى بولسۇن بۇلارنىڭ بۇ ئىشلارنى قىلغىنىغا ھازىر خېلى ۋاقىتلار بولۇپ قاپتۇ يېرىم يىلدىن بىر يىلدەك ۋاقىت لېكىن يېقىندا توساتتىنلام خىتايدا بىر قىز بالا مۇشۇ ئېچ ئەند ئېم دېگەن خىتايدىكى بىر دۇكاننىڭ ئالدىدا تاختاي كۆتۈرۈپ

ئۇنى ئوتنى ئوت قىلىپ يېتىدىغان يا كېسىپ يېتىدىغان ماشۇنداق بىر ئىشلارنى قىلىپ يۈدى بۇلار ئۇلارنىڭ بۇ بۇ ۋەقەنىڭكى دەسلەپكى كۆرۈنۈشىدە بۇنى خۇددى ھۆكۈمەت قىلمىغاندەك قانداقتۇر شەخسلەر ئۆزى قوزغىلىپ chiqqandek bir xil bir xil ahvolni ichida o'tirib chiqqan bu ish lekin obdan o'ylab olsanglar bu ish undoq emas ھازىر كېيىنكىلەرنىڭ تەكشۈرۈشىدىن ئېنىق بولۇشىچە بۇ ئىشنى ئەسلى پىلانلىغان قوللىغۇچىلار بۇ ئىشنى قوزغىغانلار خىتاينىڭكى ئىتتىپاق كومىتېتى مەركىزىي ئىتتىپاق كومىتېتى شۇلار بۇنىڭ ئارقىسىدا بار ئىكەن خۇسۇسەن مەركىزىي ئىتتىپاق كومىتېتىنىڭ ئاستىدا پۈتۈن ئالىي مەكتەپلەر بار ئالىي مەكتەپنىڭ ئوقۇغۇچىلىرى بار ئۇلارنىڭكى ھېلىقى خەلقنى قوزغىتىش كۈچى ناھايىتى كۈچلۈك ئاشۇنداق بولغاچقا بۇلار بۇنىڭكى ئاخىرىدا بۇلار بار ئىكەن ئەمدى تېخىمۇ يېقىنقى خەۋەردە ئاشكارىلىنىشىچە ئەمەلىيەتتە بۇ يىل ئىككىنچى ئاينىڭكى ئاخىرلىرى خىتاي تاشقى ئىشلار مىنىستىرى بىلەن خىتاي تەشۋىقات مىنىستىرى ئىككى ئورگان بىر مەخپىي يىغىن ئېچىپ قانداق قىلىپ ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقى دېگەن خەلقئارا دولقۇنغا تاقابىل تۇرۇش توغرىلىق بۇلار بىر مەخپىي يىغىن ئېچىپ ئىككى خىل پىلاننى تۈزۈپ چىقىپتىكەن بۇلار بۇلارنىڭكى بىر پىلانى مۇشۇنداق بىر يېڭى مەسىلىنى ئوتتۇرىغا تاشلاپ دۇنيانىڭكى دىققىتىنى بۇراش يەنى ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقى دېگەن تېمىنى شىنجاڭ پاختىسى دېگەن تېمىغا ئۆزگەرتىپ شۇ ئارقىلىق دۇنيانىڭ دىققىتىنى باشقا ياققا بۇراشنى بۇلار پىلانلىغانىكەن شۇڭا بۇ ئىشنىكى ئاخىرىدا ئەسلىدە خىتاي ھۆكۈمىتى بار ئاشۇنىڭ بىلەن ھازىر قارىساڭلار يېقىندىياقى مۇشۇ يوتيوبلارغا ۋىدېو چىقىرىپ ئۇيغۇرلارنى چىقىرىپ سۆز قىلغۇزۇپ يو ياكى خىتايدىكى داڭلىق كىشىلەرنى ئارتىسلارنى ناخشىچىلارنى دېگەندەكلەرنى سۆزلىتىپ شىنجاڭ پاختىسى توغرۇلۇق ناھايىتى كۆپ تەشۋىقاتلارنى قىلىۋاتىدۇ بۇلارنىڭ پۈتۈن مەقسەت نېمە دېسەڭلار دۇنيانىڭ دىققىتىنى بۇراش بۇنىڭكى بىراز ئۈنۈمى بولدى

مەخپىي تەبرىكلەش پائالىيىتى ئۆتكۈزۈپتۇ ئىككى كۈن ئۆزىنىڭكى ماۋۇ بىر تاكتىكىدا ناھايىتى زور نەتىجە قازانغانلىقىنى تەبرىكلەپ شۇڭا مۇشۇنداق ئىشلار بولدى ئەمدى شۇڭا بۇ ئىشلارنى خەۋەر تېپىپ قېلىڭلار بولسا ئۇيغۇرلار دىققىتىمىزنى بۇزمايلى بۇ پاختىنىڭكى مەسىلىسىگە قارىغان چاغدا ئۇيغۇر قىرغىنچىلىق دېگەن مەسىلە ئەڭ ناھايىتى كۈچلۈك مەسىلە بۇ ئېغىر مەسىلە ئاندىن كېيىن ئۇيغۇر قىرغىنچىلىق مەسىلىسى ئۇيغۇرلارنىڭكى مۇستەقىل بولۇشىدا ياكى ھېچ بولمىغاندا خىتاي ھاكىمىيىتىنىڭ كونترولىدىن قۇتۇلۇشىدا ناھايتى زور رول ئوينايدۇ مەن ئۆتكەن ھەپتىمۇ دېدىم بۇ بۇ جەھەتتە بۇرۇن بولۇپ ئۆتكەن ئىشلار بار شۇڭا خىتايمۇ ئەڭ ئەنسىرەيدىغان يەر ئاشۇ شۇ ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقى دېگەن بۇ تېمىنىڭكى يوغىناپ كېتىشى پۈتۈن دۇنياغا ئۆتۈپ كېتىشىدىن ئەنسىرەيدۇ ئۆتكەن ھەپتە دېدىم بۇ تېما غەربتىكى ناھايىتى كۈچلۈك دۆلەتلەردىن ئوتتۇز نەچچە دۆلەتنى بىر يەرگە ئەكەلدى ئەگەر مۇشۇ بويىچە مېڭىۋەرسە بۇنىڭ ئارقىسىدا ناھايىتى ئۇيغۇرلار ئۈچۈن ناھايىتى پايدىلىق ئەھۋاللار كېلىپ چىقىشى مۇمكىن خىتايغا زىيان بولىدىغان شۇڭا بۇنى خىتايلارمۇ بىلىدۇ شۇنىڭ ئۈچۈن ھازىر پۈتۈن كۈچى بىلەن دىققەتنى بۇراشقا تىرىشىۋاتىدۇ بۇلار ئاندىن كېيىن ھازىر خىتاي مۇشۇ نېمىگە ئېچ ئەند ئېم نايكى ئادىداس مۇشۇلارغا قارشى تەشۋىقاتلارنى كۈچەيتكەنسېرى خىتايدا بۇ شىركەتلەرنىڭكى مەھسۇلاتلىرى ئىنتايىن تېخىمۇ كىشىلەرنى جەلپ قىلىپ ھازىر دۇكاندا بولامدۇ توردا بولامدۇ بۇلارنىڭكى مەھسۇلاتلىرىنى بۇلاپ يۈرۈپ ئالىدىغان ئەھۋال كۆرۈلۈپتۇ ئېھتىمال بۇنىڭ بىر قىسىم ۋىدېيوسىنى كۆردۈڭلار گەرچە ھۆكۈمەت بۇلارغا قارشى كۈچ تەشۋىقات قىلىۋاتقان بولسىمۇ چەت ئەلدىكى مۇشۇنى باھانە قىلىپ تۇرۇپ خىتاي بىلەن يىراقلىشىشنى ئويلاۋاتقان چەت ئەل شىركەتلىرىگە بېسىم ئىشلەتكەن بولسىمۇ خىتايدىكى پۇقرالار بۇنىڭغا بىر قىسمى گەرچە ئاۋاز قوشقاندەك قىلغان بىلەن كۆپىنچىسى يەنە

خۇا چۈنيىڭ دېگەن ئايال بىر ۋىدېئونى كۆرسەتتى مۇشۇ تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقىدىكى مۇخبىرلار يىغىنىدا ئۇ ۋىدېئو قايسى ۋىدېئو دېسەڭلار مەن بۇنىڭكى گېپىنى بۇرۇنمۇ دېگەن ئامېرىكىدا بىر پېنسىيىگە چىققان گېنېرال بار ۋىلكېرسون دېگەن كىشى بۇ كىشىنىڭكى بىر ۋىدېئوسى بار ئىدى مەن بۇ ۋىدېئونىڭكى گېپىنى بۇرۇنمۇ سىلەرگىمۇ دېدىم ئۆزۈمنىڭكى يۇتۇب قانىلىمغىمۇ قويۇپ قويدۇم تىۋىتتېرغىمۇ چىقاردىم نەچچە ئاينىڭ ئالدىدا تارقىغان مەن ئەمەلىيەتتە ئۆتكەن يىل توققۇزىنچى ئاينىڭ يىگىرمىنچى كۈنى تىۋىتتېرغا چىقىرىپتىكەنمەن بۇ ۋىدېئونى ما خۇا چۈنيىڭ بولسا ئۈچىنچى ئاينىڭكى يىگىرمە ئالتىنچى كۈنى مۇخبىرلار يىغىنىدا مانا شۇ ۋىدېئونىڭ گېپىنى ئوتتۇرىغا چىقتى بۇ ئايال چىقتى تىۋىتتېرغا بىر نەرسە يېزىپ ئەگەر ئۇيغۇرلار ۋە شىنجاڭ توغرۇلۇق تولۇق چۈشەنچىگە ئىگە بولماقچى بولساڭلار ماۋۇ ۋىدىئونى كۆرۈڭلار دەپ ئاشۇ تويتېرغىمۇ چىقىرىپ قوي دېدى بۇ ۋىدىئو نېمە دېسەڭلار بۇ ۋىدىئودا مۇشۇ گېنېرال ۋىلكېرسون دېگەن كىشى مۇنداق دەيدۇ شىنجاڭدا يىگىرمە مىليون ئۇيغۇر بار ئەگەر ئامېرىكا xitoyni ichki jihatdan muqimsizlantirmoqchi bo'lsa mushu yigirma million uyg'urlardan foydalansa bo'ladi دېگەندەك گەپنى قىلغان بۇ ۋىدېئودا. ئەمەلىيەتتە مەن بۇ ۋىدېئونىڭ ئاشۇ قىسمىنى ئۇيغۇرچىغا تولۇق تەرجىمە قىلىپ فېيسبوكقا چىقىرىپ قويغان. بۇمۇ ئۆتكەن يىللاردىن بولغان ئىش قاچان چىقىرىپ قويغان ئىدىم. بۇ خۇا چۆنيىڭ ئەمدى بۇ نەرسىلەرنى كۆتۈرۈپ چىقىپ خەلقئاراغا مۇشۇ كۆرۈپ بېقىڭلار بۇ دەۋاتىدۇ. مەقسەت نېمە ئابايقى شۇ. مەقسەت دۇنيانىڭ دىققىتىنى ئۇيغۇرلار ئۈستىدىن يۈرگۈزگەن ئىرقىي قىرغىنچىلىق دېگەن تېمىدىن باشقا ياققا بۇراش.

ئامېرىكىنىڭكى ئامېرىكا ئەسكەرلىرىنىڭ ئافغانىستاندا تۇرۇۋېرىشىنىڭكى ناھايىتى زور ئەھمىيىتى بارلىقى بولۇپمۇ ئەگەر تۇرۇۋەرسە ئۈچ ساھەدە ئامېرىكىغا پايدىلىق ئىشلارنى قىلغىلى بولىدىغانلىقى دەپ ئۈچ خىل ئىستراتېگىيىلىك ئىدىيەنى ئوتتۇرىغا قويغانىكەن بۇ كىشى شۇنىڭ بىرسى ئۇيغۇر مەسىلىسى

ئەمدى ئابايتىن مەن دېگەندەك خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بۇ نەرسىلەرنى ھازىر كۆتۈرۈپ چىقىشىدىكى سەۋەب دۇنيانىڭ دىققىتىنى بۇراش ئامېرىكىنى ئۆزىنىڭكى گۆشىنى ئۆزىنىڭ يېغىدا قورۇشتەك بىر نەرسىلەرنى مەقسەت قىلىۋاتىدۇ شۇڭا بۇ ھەقتە بىرئاز چۈشەنچە بېرىپ قوياي دېدىم ئەمدى مەن بۇ ۋىدېئونى كۆرۈشتىن بۇرۇن خىتاينىڭكى خىتاي دۆلەت مۇداپىئە ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ پىروفېسسورى خىتاي مەركىزىي ھەربىي كومىتېتىنىڭكى باش مەسلىھەتچىسى دەي شۈ دېگەن بىر خىتاي بار بۇ خىتاي ئىككى مىڭ توققۇزىنچى يىلدىن ئىككى مىڭ ئون بىرىنچى يىلغىچىلىك شەرقىي تۈركىستاننىڭ ھەممە يېرىدە تەكشۈرۈش ئېلىپ بېرىپ ئىككى مىڭ ئون بىرىنچى يىلى خىتاي دۆلەت مۇداپىئە ئۇنىۋېرسىتېتىدا بىر قېتىم دوكلات بەرگەن بۇ دوكلاتىدا خىتاي ھۆكۈمىتى ھازىر جۇڭگونىڭكى بىرىنچى دەرىجىلىك تەھدىتى ئۇيغۇرلارنىڭكى تېررورىزمدىن كېلىدۇ دەۋاتىدۇ لېكىن بۇ گەپ پۈتۈنلەي يالغان ئۇ ئەمەس ھازىر قەشقەر خوتەنگە بارساڭلار ئۇ يەرنىڭ نوپۇسىنىڭكى توقسان بەش پىرسەنتى ئۇيغۇر بۇ ئۇيغۇرلارنىڭكى ئۇيغۇرلارنىڭكى ئۇيغۇرلارنىڭ ھەممىسى كۆڭۈل جەھەتتىن ئامېرىكىغا مايىل خىتايغا ئەمەس خىتايغا قارىغان چاغدا ئامېرىكىغا يېقىن ئەگەر بىر كۈنى ئامېرىكا بىلەن خىتاي ئۇرۇشۇپ قالسا ئامېرىكا ئىنتايىن ئاسانلا مۇشۇ ئۇيغۇرلار ئىچىدىكى ئۈچ يۈز مىڭ بىلەن بەش يۈز مىڭدەك كۈچلۈك ئۇيغۇر ياشلىرىنى قوراللاندۇرۇپ ئۇلاردىن پايدىلىنىپ خىتايغا ھۇجۇم قوزغىلالايدۇ دېگەندەك گەپلەرنى دېگەن بۇ ئادەم مەن ئاشۇ ۋىدېئونى كۆرگەندىن كېيىن ئۇ ۋىدېئونى ساقلاپ قويدۇم ھازىر مېنىڭ يۇتۇب قانىلىمدا بار ئۇمۇ شۇنىڭدىن كېيىن مانا شۇ ئۆزۈمنىڭكى لېكسىيەلەرنىڭ ھەممىسىدە مانا شۇ نېمە ئۈچۈن خىتايلار ئۇيغۇرلارنى يوقاتماقچى بولىدۇ نېمە ئۈچۈن ھازىر يوقاتماقچى بولىدۇ دېگەن سوئالغا مەن ئالتە تۈرلۈك جاۋاب بەرگەن ئالتە سەۋەبنى كۆرسەتكەن ئۇنىڭكى بىرىنچىسى خىتاينىڭكى بىر يول بىر بەلباغ قۇرۇلۇشى ئىككىنچىسى مۇشۇ ئامىل ئەگەر ئامېرىكا بىلەن خىتاي ئۇرۇشۇپ قالسا ئۇيغۇرلار ئامېرىكا بىلەن بىللە خىتايغا قارشى ئۇرۇش قىلىدۇ خىتاي شۇڭا بۇنداق ئەنسىرەۋاتىدۇ دەپ شۇڭا خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭكى ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىن باشلاپ ئىچكىرىگە كەتكەن ئۇيغۇرلار ئاساسەن ئەر ئون سەككىز ياش بىلەن قىرىق بەش ياشنىڭ ئارىلىقىدا كۈچلۈك دىنى كۈچلۈك ھەممە ئىش ئاللانىڭكى بۇيرۇق بىلەن بولىدۇ ھەم ياشلىق ئاللادىن كېلىدۇ دەپ ئويلايدىغان كىشىلەر مۇشۇلارنىڭ ھەممىنى بۇلار يوق قىلىۋەتتى birinci Türk'üm dilamkin. Xitaylarnınki birinci Türk'üm yok kılgan kişileri aşlak. 18 yaşına 45 yaşına çoğal Uygur erleri. ئىككىنچى تۈركۈمدە يوق قىلغانلىرى ئۇيغۇرلارنىڭ سەرخىللىرى مۇشۇنداق قىلدى شۇڭا مەن بۇ ئىشنى ئىككىنچى سەۋەب قىلىپ كۆرسىتىپ كېلىۋاتقان مەن بۇ يەردە بۇنى باشلىغان ۋاقتىمدا مانا شۇ ئۆزەمنىڭكى ئۇيغۇرچە لېكسىيەلەردىمۇ بار ئىنگلىز تىلى لېكسىيەلەردىمۇ بار نەدە سۆزلىسەم شۇنى سۆزلەپ كېلىۋاتقان ماۋۇ ۋىدېو تېخى ئۆتكەن يىل توققۇزىنچى ئايدا كۆردۈم مەن شۇنىڭ بىلەن بۇرۇنقى پەرەزلىرىمنىڭكى تېخىمۇ توغرىلىقىنى كۆرسەتكەن ئىشقىلىپ بۇ خىتايلار بۇنى ھازىر ئەمدى كۆتۈرۈپ ئەچىقىپ بۇنى دۇنيانىڭكى دىققىتىنى باشقا ياققا بۇرايدىغانغا ئىشلىتىۋاتىدۇ ئەمدى خىتاي مۇشۇ قېتىمقى دۇنيانىڭ دىققىتىنى بۇراش ھەرىكىتىدە بۇلار ناتوغىمۇ بىر ئاز ھۇجۇم قىلدى

بۇنى خىتاينىكى ھازىر تىلغا ئېلىشىدىكى سەۋەب ئابەكى شۇ يەنە دۇنيانىڭ دىققىتىنى ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقىدىن باشقا ياققا ئاپىرىش ئەكىتىش مۇشۇنى مەقسەت قىلغان مۇشۇنداق بىر مەقسەتلەر ئوتتۇرىغا چىقىۋاتىدۇ ئەنە بۇ ئىش نېمە بولدى دېسەڭلار بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسان توققۇزىنچى يىلى ناتو ناتودىكى دۆلەتلەرنىڭ ھەممىسى بىرلىشىپ يۇگوسلاۋىيىگە قارشى ئۇرۇش قىلغان يۇگوسلاۋىيە سېربىيەنىكى خەلقلىرىنى ناھايىتى كەڭ كۆلەمدە ئۆلتۈرۈپ بىر ئىش قىلغاندىكىن بۇلار شۇ سېربىيەنى قوغداش يۈزىسىدىن ئۇرۇش قىلغان مۇشۇ ئۇرۇش قىلىش جەريانىدا ئامېرىكىنىڭ بىر ئايروپىلانى خىتاينىكى كونسۇلخانىسىنى پارتلىتىۋەتكەن بۇ خىتايدا چوڭ ۋەقە بولۇپ ئۇ چاغدا جاڭ زېمىن خىتاينىكى باشلىقى ئىدى مەن ئۇنىڭكى ۋىدېئولىرىنى كۆرگەنىدىم دوختۇرخانىغا بېرىپ شۇ چاغدا يارىلانغان ئادەملەرنىڭ كۆگىلى بولغان چاغدا يىغلاپ كۆزلىرىدىكى ياشلىرىنى ئېتىپ ئاشتاق قىلىپ كەتكەن ئانىكەن مۇشۇ توغرىلىق سۆزلىسىمۇ زادى كۆز يېشى قىلىپ ئاشتاق ئەمەلىيەتتە بۇ ئىش نېمە دېسەڭلار مۇشۇ ناتو بىلەن ناتو يۇگوسلاviyaga qarshi hujum boshlagan vaqtida birdan bir yugoslaviyaga yordam qilgan davlat xitoy xitoy yugoslaviyani radar bilan ta'minlagan

ئەمەلىيەتتە پراكتىكا قىلغان دېگەن بىلەن مەن ئۇ يەردە ئىككى ئاي رادار تېخنىكىسىنى ئۆگەندىم ئاشۇ يەردە ئۇ يەردىكى زاۋۇتنىڭ ئىسمى يەتتە يۈز يىگىرمە بىرىنچى زاۋۇت دەيدۇ بۇلار خىتاي مۇشتاق ھەربىي زاۋۇتلارغا ئىسىم قويمايدۇ ئىسىم يوق نومۇرى بار مېنىڭ بارغىنىم يەتتە يۈز يەتتە يۈز يىگىرمە بىرىنچى نومۇرلۇق زاۋۇت دېگەن زاۋۇتتى ئاشۇ يەردە ئىككى ئاي تۇرۇپ ئىسسىقتا پۇشلىنىپ ئۆگەندىم رادار تېخنىكىسىنى شۇڭا مېنىڭ رادار تېخنىكىسىدىن خەۋىرىم بار مەن شۇ نەرسە دەپ قوياي ئەگەر كەلگۈسىدە مۇستەقىل بولۇپ قالساق مەن بۇ جەھەتتە بىر قىسىم ئىشلارنى قىلىپ بېرەلەيمەن شۇڭا خىتاينىڭكى رادار تېخنىكىسى خېلى يۇقىرى شۇ يۇگوسلاۋىيەنى رادار تېخنىكىسى بىلەن تەمىنلەپ شۇ ئارقىلىق ئامېرىكىنىڭ بىر بومباردىمانچى ئايروپىلانىنى ئېتىپ چۈشۈرۈۋەتكەن يۇگوسلاۋىيە ئېتىپ چۈشۈرۈۋەتكەندىن كېيىن خىتايلار بۇ ئايروپىلاننى ئېلىۋېلىپ ئېلىپ بۇنى ئىچىدىكى تېخنىكىلىرىنى ئۆگىنىمىز دەپ ئەكېلىپ خىتاي كونسۇلخانىسىنىڭكى يەر ئاستى بۆلۈمىگە تىقىۋالغان بۇلار تىقىۋالغاندىن كېيىن ئامېرىكا بۇ ئىشلارنى ھەممىنى سېزىپ باشقا ئامال بولمىغاندىن كېيىن كېچىدە كېلىپ خىتاي كونسۇلخانىسىنى پارتلاتقان نېمە ئۈچۈن كېچىدە دېسەڭلار كېچىسى كونسۇلخانىسىدا ياتىدىغان ئادەم بولمىغاندىن كېيىن ئادەم ئازراق ئىمكان بار ئادەم ئۆلمىسۇن دەپ قىلغان ئىش بۇ كېچىسى ئاتقان ئاشۇنداق قىلىپ ئۇ خىتاينىڭ خىتايلارنىڭمۇ ئۇ ئايروپىلاندىن پايدىلانمايدىغان بىر ئەھۋالنى ۋۇجۇدقا چىقارغان شۇ ئارقىلىق بۇ ئىشلارنى ئامېرىكا ئېتىراپ قىلمايدۇ ئامېرىكا بىزنى خەرىتىگە خاتا سىزىۋاپتىمىز نېمىنى نىشاننى خاتا سىزىۋېلىپ ئوق تېگىپ كېتىپ قاپتۇ دەپ تۈگەتتى ئەمەلىيەتتىكى ۋەقە شۇ ئاشۇنداق بىر ۋەقە بولغان شۇڭا ئەمدى بۇنىڭغا بۇنى ئامېرىكىمۇ بىلىدۇ خىتايمۇ بىلىدۇ ھازىر ئەمدى خىتاي ئىزچىل تۈردە قورساق كۆپۈكلۈك بۇ ئىشقا

بۇلاردا چىشلەش دائىرىسى ئىنتايىن كېڭىيىپ كەتتى ناتونىمۇ چىشلىدى ھازىرقىدەك ئامېرىكىغۇ ئاللىقاچان بار ياۋروپا ياۋروپادىنمۇ ياۋروپا بىرلىكىدىنمۇ جىق ئادەملەرگە جازا قوللىنىپ دېگەندەك شۋېتسارىيەدىنمۇ بىرەيلەنگە جازا قوللانغان ئاپەتتىن ئېچ ئەند ئېمنى تارتىپ چىقىشتىكى ئاساسىي سەۋەبنىڭ بىرسىمۇ ئاشۇ شۇ شۋېتسارىيەمۇ ھازىر ئۇيغۇر مەسىلىسىدە ناھايىتى مەيدان تۇتۇقلۇق

مەن ئۈچۈن بىر شەرەپ خىتايدىن جازالىنىش مەن ئۈچۈن بىر شەرەپ ئۇ بىر مۇكاپاتقا ئوخشايدۇ دېگەن گەپلەرنى دېدى كۆپىنچىسى شۇڭا بۇ ئىشمۇ ئادەمنى ناھايىتى خۇشال قىلىدۇ ئەمدى بىزنىڭكى ۋەتەن ئىشىغا كەلسەك يېقىندا خىتاينىڭكى ئىككى چوڭ ئەمەلدارى ئارقا-ئارقىدىن بىزنىڭ ۋەتەنگە باردى تەكشۈرۈش ئېلىپ بارىمىز دەپ بىرسى ۋاڭ ياڭ يەنە بىرسى جاۋ كېجى دېگەن ئىككى خىتاي چوڭ ئەمەلدارلار ئوخشىمىغان كۈنلەردە باردى بۇلار بۇ نايتى چوڭ چوڭ ئىش ئەمەلىيەتتە دىققەت قىلساق نېمە ئۈچۈن بۇلار ھازىر بېرىپ قالدى نېمە ئۈچۈن ئارقا-ئارقىدىن ئىككىسى بارىدۇ دېگەندەك ئۇنىڭدىن كېيىن بۇلار بارغاندىن كېيىن بىزنىڭ ۋەتەندە نېمە ئىش بولۇۋاتىدۇ نېمە ئىشلار باشلاندى يېڭىدىن بۇ بىز دىققەت قىلىدىغان بىر قىسىم ئىشلار بۇلارنىڭكى بېرىشىدىكى ئاساسلىق سەۋەب ھازىر خەلقئارانىڭكى خىتاي ھاكىمىيىتى ئۇيغۇرلار ئۈستىدىن ئىرقىي ئىرقىي قىرغىنچىلىق يۈرگۈزدى دېگەن مۇشۇ كۆز قارىشى كۈچىيىپ بۇ پۈتۈن دۇنياغا ئوت بولۇپ تۇتىشىشقا باشلىدى ھازىر ئاشتاق بولغاچقا خىتايلار جىددىيلەشتى بۇلار جىددىيلىشىپ بىرسى خەلقئاراغا نىسبەتەن ئاۋايتتا مەن دېگەندەك تېمىنى يۆتكەش تاكتىكىسىنى قوللىنىۋاتىدۇ ئىچكى جەھەتتىن بولسا خەلقنى قوزغاپ خەلق ئۇرۇشى قىلىپ شۇ ئارقىلىق خەلقئاراغا خەلقئاراغا بېسىم ئىشلىتىپ بولۇپمۇ خىتايدا شىركەتلىرى كۆپ دۆلەتلەرگە ئۇلارنىڭكى دىققىتىنى باشقا ئىشلارغا بۇراشقا تىرىشىۋاتىدۇ يەنە بىر تەرەپتىن بىزنىڭ ۋەتەنگە مۇشۇنداق چوڭ ئەمەلدارلارنى ئەۋەتىپ ئۇ يەردە بىر قىسىم ئىشلارنى قىلىۋاتىدۇ بۇلار بىزنىڭ ۋەتەندە قىلىۋاتقان ئەڭ چوڭ ئىشى ھازىر ئىسپاتلارنى يوق قىلىش مەن ئۆتكەندە ئازراق دېدىم بۇ بۇ ھەپتە چىقىدىغان ئۇيغۇر ئاخبارات مەركىزىنىڭكى ۋىدېوسىدىمۇ ئاڭلايسىلەن ھازىر جىق ئىشلار بولۇۋاتىدۇ ئۇ يەردە ئەڭ كۆزگە كۆرۈنەرلىك ئىش خىتاي يەنە بىر قېتىم چوڭ قاتتىق تەكشۈرۈشنى باشلىدى بۇ قېتىم بۇ تەكشۈرۈشنىڭكى مەقسىتى ئىسپاتنى يوق قىلىش. ئىسپات دېگەن نېمە ئۇ ھازىر؟ ئىسپات نەدە؟ ھازىر ماڭا تېخى تېخى تۈنۈگۈنكىمۇ يا بۇرۇنقىمۇ كەلگەن ئۇچۇردا خىتاي ھۆكۈمىتى ھازىر قەشقەر خوتەندە مۇشۇ ساقچى ئورگانلىرىدا ئىشلىگەن ھازىرغا قەدەر ئۇيغۇرلارنى تۇتۇشقا باشلىدى دېگەن خەۋەر كەلدى مەن بۇ ئىشنى سىلەرگە خېلى بۇرۇنلا دېگەن كام دېگەندە بىر يىلنىڭ ئالدىدا دېگەن خىتاي ھۆكۈمىتى مۇشۇ قېتىم شۇ ئۇيغۇرلارنى لاگېرغا سولاپ ئۇيغۇرلارنى يوق قىلىش ئىشىنى باشلىدى bular dastlabda bir qism uyg'urlardan foydalanadi keyin ishlarni bitirib bo'lgandan keyin shu soqchi نېمە تۈرمە لاگېرلاردا ئىشلىگەن ئۇيغۇرلار ئۇيغۇر ساقچىلارنىمۇ يوقىتىدۇ بۇ پىلاننىڭ ئىچىدىكى ئىش دەپ بۇ مۇنداق دېگەن گەپ ئەمەس بۇ ماڭا ناھايىتى يۇقىرى دەرىجىلىك يەردىن كەلگەن ئۇچۇر بۇ ئەينى ۋاقىتتا ھازىر بۇ ئىش بولۇشقا باشلىدى ئەمدى ئەگەر ئۇقىسىلەر تۈرمە لاگېردىكى ساقچىلار ئەڭ ئىشلارنى ئەڭ كۆپ بىلىدۇ ئۇنىڭ ئىچىدە نېمە بولغانلىقىنى ئاشتاق بولغاچقا ئاشتاق بولغاچقا ھازىر ئەمدى بۇلار شۇ ئىشقا ئۆتۈپتۇ قەشقەر خوتەندە بۇ نەگىچە ماڭىدۇ ئۇقمايمەن مەن بۇ توغرىلىق بىر نەچچە نەرسىلەرنى يېزىپ ئىنگلىزچە تىۋىتتېرغا چىقىرىۋەتتىم نېمىشقا دېسەڭلار بىزگە زىيان بەك چوڭ بولۇپ كەتتى زىيان داۋاملىق بولۇۋەرمىسۇن دېگەن مۇشۇنداق بىر مەقسەتتە بۇ ئىشلارنى قىلىۋاتىمەن مەن ھازىر تۈنۈگۈن بىر يەر بىلەن سۆھبەت ئۆتكۈزگەن ئىنگلىزچە ئۇنىڭغا ئۇلارغىمۇ دېدىم بۇ ئىشنى ھازىر مۇشۇنداق ئىشلار بولۇۋاتىدۇ شۇڭا خىتايلارنىڭكى بۇ يەردە قىلىۋاتقان قىلىۋاتقان ئىشى مۇشۇ ئۆزلىرىنىڭكى ئېلىپ بارغان ئۇيغۇرلار ئۈستىدە ئېلىپ بارغان ئىرقىي قىرغىنچىلىقنىڭ ئىسپاتلىرىنى يوق قىلىش بۇنىڭ خېلى كۆپ تەرەپلىرى بار ما بىرسى ئەندى يېقىندا باشلانغان قاتتىق تەكشۈرۈش دېگىنى ئەمەلىيەتتە ئۇيغۇر ساقچىلارنى مۇشۇ قانۇن ئورۇنلىرى ئىشلىگەن ئۇيغۇرلارنى يوق قىلىۋېتىش مۇشۇنى مەقسەت قىلغان مەن ماڭا مۇشۇ جەھەتتە ئۇچۇر كەلدى ئەندى مۇشۇنىڭغا يانداپ بىر گەپنى دەپ قوياي ھازىر ئېسىمگە كېلىپ قالدى تاس قاپتىمەن ئۇنتۇپ قالغىلى ئۆتكەن ھەپتىدىكى ۋىدېئونى چىقارغاندىن كېيىن مېنىڭكى بىر قانچە يېقىنلىرىم ماڭا ئايرىم خەت يېزىپ بۇ خىتاينىڭكى بىردىن بىر جىنايەتچىسى ئۇيغۇر ئۇيغۇرلارنىڭ ئۈستىدىن قىرغىنچىلىق ئېلىپ بارغان جىنايەتچىسى شى جىنپىڭ دەپسىز قالغان خىتايلار كىرمەمدۇ بۇنىڭغا بىز بىرلا ئادەمگە ئارتىپ قويساق بولمايدۇ دېگەندەك گەپلەرنى دېدى فەيسبۇكقىمۇ بىر نەچچە قېرىنداشلار يېزىپتۇ مۇشۇنداق مەزمۇندىكى نەرسىلەرنى يەنە بىر قانچە ئادەملەر مېنىڭچە ئۇلار خىتاي ئادەملىرى ۋىدېئونىڭكى ئاشۇ مەن ئاشۇ گەپنى دېگەن يەرنى كېسىپ ئېلىپ ئۆزلىرىنىڭ فېيسبوكلىرىغا رەسمىي ھۇجۇم باشلاپ تىللاپتۇ ئاغزىنى بۇزۇپلارمىكىن ھېچ قانداق گەپ يوق ئاغزىنى بۇزۇپ تىللاپتۇ مەن قاراپ باقساملا خىتاينىڭ ئادەملىرى ئۇ شۇنى پەرۋا قىلمىدىم مەن ھۇجۇمدىن قورقمايمەن مەن سىلەرگە ئالدىنلا دەپ قوياي مەن ھۇجۇمنىڭ ئىچىدە چوڭ بولغان ھۇجۇمنىڭ ئىچىدە ياشاپ كېلىۋاتىمەن مۇشۇ چەت ئەلگە چىققاندىن تارتىپ ئۇيغۇرلارغا ئىش قىلغان چاغدا ھۇجۇمغا ئۇچرايمىز بىز مېنىڭكى بەزى يېقىنلىرىم بار بۇلار شۇ ھۇجۇمغا سەل چىدىماي چېكىنىشنى قارار قىلىپ ماڭا دېگەن ۋاقتىدا ئۇلارغا مەن ھونلارنىڭكى داھىيسى ئات ئاتىللانىڭكى بىر گېپىنى دەپ بەردىم ھەر قېتىم بۇ توغرۇلۇق مېنى تەلەپ ئازراق مەزمۇنلىرىم بار تور ھۇجۇمىغا قانداق مۇئامىلە قىلىش توغرۇلۇق ئاتىللا تۆتىنچى ئەسىردە مۇنداق دېگەن ئەگەر ھېچ كىم سېنىڭ ئارقاڭدىن گەپ تاپمايۋاتقان بولسا سەن ھازىر ھېچ قانداق ئىش قىلمايۋېتىپسەن دېگەن بۇ نېمە دېسە ئەگەر سىز سىز ئىش قىلىۋاتقانلا بولسىڭىز خەق ئارقىڭىزدىن گەپ تاپىدۇ دېگەن گەپ شۇڭا گەپتىن قۇتۇلۇشنىڭكى ئەڭ ياخشى ئۇسۇلى ئىش قىلماسلىق ئىش قىلىش يولىنى تاللىغان كىشىلەر بۇ جەھەتتە تەييارلىق بولۇش كېرەك ئارقىڭىزدىن گەپ تاپىدۇ خەق ئۇنى پەرۋا قىلماسلىق كېرەك ئەگەر دۇرۇس ئادەملەر ئالدىڭىزغا كېلىپ سەن مانا مۇنداق دېسە ئانا ئانا دەپسەن بۇ قانداق ئىش دېسە مەن يولىدا جاۋاب بېرىمەن ئۇنىڭغا لېكىن مەن بىر ئاشكارا ياشاۋاتقان ئادەم مېنىڭ ھەممە يەردە ئۆزۈمنىڭ كىملىكى بار رەسىمىم بار ئۇنىڭغا ھېچقانداق كىملىكى يوق ئۆزى توغرىلىق ھېچقانداق بىر ئۇچۇرۇمى يوق ئادەملەر سەت گەپ بىلەن ماڭا ھۇجۇم قىلسا مەن ئۇنىڭغا پەرۋا قىلمايمەن مېنىڭ نەزىرىمدە ئۇلار ئىنسان ئەمەس ئاشتاقلىق muamma qilmayman parvo qilmayman endi manga xat yozgan do'stlarimga man obdan tushuncha berib qo'ydim esinglarda bor man bir necha yilning oldida ئۆزۈم بىلەن ئىش قىلىۋاتقان زىيالىيلارنى تەشكىللەپ ھازىر مۇشۇ يېقىنقى نەچچە يىل ئىچىدە شەرقىي تۈركىستاندا ۋەزىپە ئۆتەۋاتقان پۈتۈن ئەمەلدارلارنىڭ ئۇچۇرلىرىنى ساقلاپ ئالدۇق بىز نېمىشقا مەن بۇ يەرنى مەن ئوتتۇرىغا قويغان نېمىشقا ئاشۇلارنىڭ ھەممىسى جىنايەتچىلەر ئاشۇلارنىڭ ھەممىسى شى جىنپىڭ ئوتتۇرىغا قويغان باش پىلاننى ئىجرا قىلىشتا ھەسسە قوشقان كىشىلەر ۋاقتى كەلگەن چاغدا بۇلارنىڭمۇ ھەممىسىنى جازالاش كېرەك شۇلارنى جازالايدىغان ۋاقتىدا بۇلار بۇ ئۇچۇر لازىم بولىدۇ دەپ ساقلاپ قويىدۇ بۇ يەردە ھېلىقى قېرىنداشلار ئوتتۇرىغا چىقىرىۋاتقان خىتايلارغا قانداق مۇئامىلە قىلىمىز دېگەن گەپلەرمۇ بار مەن ئۆزۈمنىڭكى ئىنگلىزچە سۆھبەتلەردە باشقىلار بىلەن كۆرۈشكەن ۋاقىتلىرىمدا ئۇلارمۇ سورايدۇ بۇ سوئالنى مەن ئېيتىپ قويدۇم

توققۇز مىليون ئۇيغۇرلارنى ئاشۇنداق بىر ھالەتكە ئەكىرىش ئۈچۈن ئەكىرىش ئۈچۈن تۆھپە قوشقانلارنىڭ سانى كام دېگەندە بىرەر مىليون ئادەم بار بۇ بىرەر مىليون ئادەمنىكى كۆپىنچىسى خىتاي مەن ھەتتا ھازىر مۇشۇ خىتاينىكى بىزنىكى شەرقىي تۈركىستاندىكى تۈرمە لاگېرلاردا مۇشۇ ئۇيغۇرلارنى قىيناشنى ئىشلىرىنى ئېلىپ بېرىۋاتقان كىشىلەر قانداق كىشىلەر دەپ بۇلارنى مەن ئېنىقلاپ كۆردۈم بۇنى چەت ئەل ھۆكۈمەتلىرى سورىغان مەندىن بۇلارنى مەن ئېنىقلاپ كۆردۈم

شىنجاڭ پاختىسى دېگەن نەرسىنى ئوتتۇرىغا چىقىرىپ ئۇيغۇرلار ئۈستىدىن يۈرگۈزىدىغان ئىرقىي قىرغىنچىلىق دېگەن تېمىنى باشقا سايغا بۇرىماقچى بولغانلىقىنى دېدىم خىتاي ھۆكۈمىتى بۇنداق تاكتىكىنى ئىشلىتىشى بۇ تۇنجى قېتىم ئەمەس گەرچە بۇ قېتىم تاشقى ئىشلار مىنىستىرى بىلەن تەشۋىقات مىنىستىرى بىرلىشىپ بۇنداق پىلانلارنى تۈزۈپ چىقىپ ئىشقا سالغان بولسىمۇ بۇلار بۇنى خوڭكوڭدىمۇ ئىشلەتكەن ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلى خوڭكوڭدىكى نامايىشلار ئەۋج ئالغان ۋاقتىدا بۇلار بىرسى خىتايدىكى خىتاي پۇقرالىرىنى قوزغاپ خەلق ئۇرۇشى ئېلىپ باردى خوڭكوڭغا قارشى يەنە بىر تەرەپتىن شۇ خوڭكوڭدىكى ھېلىقى ئانچە مۇنچە كۆرۈلگەن سەلبىي ۋەقەلەرنى تولا تەشۋىق قىلىپ خىتايدا خەلقنىڭ غەزىپىنى قوزغاپ خەلقئاراغا شۇنى كۆرسىتىپ خەلقئارانى ئالداپ ئاشۇ ئىشلارنى قىلغان شۇڭا بۇلارنىكى ھازىر ئۇيغۇر مەسىلىسىدە قوللانغان تاكتىكىسى خوڭكوڭدا قوللانغان تاكتىكىسىغا ئوخشايدۇ شۇنىڭكى داۋامى بۇ بۇ بىر يېڭىلىق ئەمەس يېقىندا شۇ مېدىيالارغا چىققان يەنە بىر نەرسە كىسسىنگېر ئامېرىكىنىڭكى بۇرۇنقى تاشقى ئىشلار مىنىستىرى بولغان ئادەم نىكسوننىڭ ۋاقىتلىرىدىغۇ دەيمەن مېنىڭ چۈشىنىشىمچە بۇ ئادەمنىڭ ئىسىملىرى ئوتتۇرىغا چىقتى بۇ كىشى ھازىر توقسان يەتتە ياش توقسان يەتتە ياش ئەنە بۇ ئىش نېمە ئىش دېسەڭلار نېمە ئۈچۈن بۇ ئادەمنىڭ ئىسمى قايتىدىن ئوتتۇرىغا چىقتى دېسەڭلار بۇ ئادەم خىتاي بىلەن ئامېرىكىنىڭكى دىپلوماتىك مۇناسىۋىتى ئورنىتىشىدا ئىنتايىن چوڭ رول ئوينىغان ئادەم ماۋزېدۇڭ دەۋرىدىنلارمىكىن ئاشۇنداق ئادەم بۇ ئادەم يېقىندا بىر londonda ئېچىلغان bir xalqaroliq munbar yig'iniga qatnashibdi shu yig'inda bu xitoyniki ko'tarilishini e'tirof qilish kerak ھەمدە ئامېرىكا خىتاي بىلەن چوقۇم ياخشى چۈشەنچە ھاسىل قىلىپ ياخشى ئۆتۈش كېرەك ئەگەر ئۇنداق قىلمىسا دۇنيا بىرىنچى بىرىنچى قېتىملىق بىرىنچى قېتىملىق دۇنيا ئۇرۇشىنىڭدىن بۇرۇنقى قالايمىقانچىلىق ئەھۋالىغا يەنە قايتىدىن كىرىدۇ ئاشتاق بىر ئەھۋال قايتىدىن ۋۇجۇدقا كېلىدۇ يۈز بېرىدۇ ھازىر دېگەن گەپلەرنى دەپتۇ بۇ ئادەم دېگەندىكىن كىشىلەر بۇ بۇ تورلۇق ئۇنداق ئۇنداق ئانالىزلارنى قىلىۋاتىدۇ ئەنە بۇ يەردە ئاساس دېمەكچى بولغىنىم كېسنگرنىڭ ئىسمى نېمە ئۈچۈن چىقىپ قالدى يېقىندا دېگەن سەۋەب مۇشۇ شۇ مالىيەنى ئاش دېگەن گەپلىرى ئەندى بۇ يەردە بىزنىڭكى بىلىشىمىز bir ish kissingr hargiz hozir qat'iy hargizmi amerikaga vakil qilib turkiyaga qilmaydi مائو دەۋاتقان مەيدانى ئامېرىكىنىڭ مەيدانى ئەمەس بۇ ئادەم بىر مىڭ توققۇز يۈز سەكسەن ئىككىنچى يىلى بىر شىركەت قۇرۇۋاپتىكەن بۇ مەسلىھەت مەسلىھەت بېرىش شىركىتى ئاساسلىقى خىتاي ھۆكۈمەت ئەمەلدارلىرى بىلەن ئامېرىكا ھۆكۈمەت ئەمەلدارلىرىنى بىر بىرى بىلەن كۈرۈشتۈرۈپ yoki amerikadagi xitoy amaldorlariga maslahat berib qandaq qilgan chog'da amerikadan obdan foydalangan bo'ldi degan mushta ishlarni qilgan odam bu shirkatni quryapti ekan

خىتايغا قارشى سۆزلىگەن چاغدا تۆلەيدىغان بەدەللەر دېگەن بىر تېمىدا بىر ماقالە چىقتى بى بى سىنىكى ۋىدېئولىرىمۇ بار بۇنىڭدا بۇنىڭدا سىڭلىمىز قەلبىنۇرغا ئۈرۈمچىدىكى سىڭلىسىنىڭكى تېلېفوندىن تېلېفون كەلگەن ۋاقتىدا ۋىدېئولىق

چەت ئەلدىكى ئۇيغۇرلارغا خىتايلار بېسىم ئىشلىتىۋاتىدۇ ئۇ ئۇزۇن ياقى بار ئىش لېكىن مانداق ئىسپاتلار ئوتتۇرىغا چۈشمىگەن مۇشۇ بىر نەچچە قېرىنداشلىرىمىزنىڭ تىرىشىشى بىلەن ھېلىقى خىتاي ساقچىلارنىكى ساقچىنىڭكىمۇ مۇشۇ سىڭلىمىزگە بېسىم ئىشلىتىۋاتقان ۋاقتىدىكى ۋىدىيولۇق رەسىملىرى نېمىسى چىقىپ ئېلان قىلىنىپ ناھايىتى چوڭ تەسىر قوزغىدى ماۋۇ

شۇڭا مۇشۇنداق مىللىي قەھرىمانلىرىمىزنىڭ ئوتتۇرىغا چىقىپ ئىش تۇتۇشى بۇنىكى قىممىتى بەك زور بىزنىڭكى ئۇيغۇر داۋاسىدا بۇنى بىر دەپ قويغۇم كەلدى يەنە بىر تىلغا ئەپ قويىدىغان بىر ئىش ئامېرىكىدىكى قېرىنداشلار ماۋۇ ئابدۇۋەلى ئايۇپ ئىنىمىزنىڭكى مەھبۇس روھلار دېگەن كىتابى ئامېرىكىگە كەپ بولدى ھازىر تارقىتىلىۋاتىدۇ بۇ ئۇنى ئالماقچى بولغان قېرىنداشلار بولسا مەن بىلەن ئالاقىلىشىڭلار مەن دەپ بېرىمەن كىم بىلەن كۆرۈشسەڭلار بولىدىغانلىقىنى ئامېرىكىدا يىگىرمە دوللارغا سېتىلىۋاتىدۇ بۇ كىتاب نېمىنى كىرا ھەققىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ مەنمۇ بۇرۇن سىلەرگە دېگەن بۇ كىتابنى ئۇيغۇر پروجېكت فوندى پۇل چىقىرىپ باستۇردۇق كىتابنى ئابدۇللا ئىنىمىز يازدى بىز تەھرىرلەش باستۇرۇش ئىشلىرىغا بىز ياردەم قىلدۇق لېكىن بۇ كىتابنى ساتقان پۇلنى بىز ئالمايمىز بىزگە كەلمەيدۇ بۇ تۈركىيەدىكى ئۇيغۇر يارغا بارىدۇ تۈركىيەدىكى ئۇيغۇر يار دېگەن تەشكىلاتىمىز تۈركىيەدە ئوقۇشقا قىينىلىۋاتقان ئۇكىلارغا بالىلارغا ياردەم قىلدى بۇ پۇل بىلەن يېقىندا ئېسىڭلاردا بار بىز ماۋۇ ئىنتېرنېتتا ئوقۇشتا قىينىلىپ قالغان بالىلارغا تابلېت ئېلىش بىر پائالىيەتنى باشلىغان مۇشۇ كىتابنى مۇشۇ كىتاب سېتىلىپ يىغىلغان پۇللارنىڭكى بىر قىسمىمۇ مۇشۇ تابلېت ئېلىشقا ئىشلىتىلىۋاتىدۇ ھازىر مەسىلەنگە ئۇيغۇر پروجېكت فوندى يىغقان پۇلغا ھازىرغا قەدەر ئاتمىش تۆت تابلېت كەپتىكەن مۇشۇ كىتاب سېتىلغان پۇللارنى قوشۇپ ھازىر جەمئىي توقسان توققۇز تابلېت سېتىۋېلىنىپ بالىلارغا تارقىتىلىپ بوپتۇ ھازىر شۇڭا بۇ بىر چوڭ ئىش كىتابنى ئالساڭلار ئەمەلىيەتتە ساخاۋەت ئىشى بىلەن شۇغۇللانغان بولىسىلەر كىتابنى سېتىپ ئالساڭلار بۇنى ئامېرىكىدىكى قېرىنداشلارغا دەپ قوياي دېدىم ئەندى يېقىندا ناسانىڭ ئىشلىرىمۇ خېلى ئانچە مۇنچە ئوتتۇرىغا چىقىپ قېلىۋاتىدۇ ئېھتىمال قېرىنداشلار بىراز بۇ نېمە ئىشتۇ دەپ گاڭگىراپ قېلىۋاتقان بولۇشۇڭلار مۇمكىن چىققان ئىشلارنىكى بىرسى يېقىندا خىتاي ھۆكۈمىتى ناسا ئۈستىدە ئەرز قىلدى ئەرز قىلدى دېگىنىم نارازىلىق بىلدۈردى بۇلارغا بۇ نېمە دېسەڭلار ناسانى قىلىۋاتقان بىر ئىشى بار ئۆتكەن قېتىمقى مارس چىققان ماشىنىدا تىزىملاتقان ئادەملەرنىڭ ئىسمىنى ئەچىقىپ كەتتى مارسقا ئۇنىڭغا مەن تىزىملاتقان خېلى جىق ئۇيغۇرلارنى تىزىملاتقان شۇنىڭ ئىسمى مارسدا بار ھازىر ناسا بۇ ئىشنى داۋاملاشتۇرۇۋاتىدۇ يەنى

يېقىندا بىر گۇرۇپپا ئالىملار كائىناتتىكى گالاكسىلارنى تۇتاشتۇرىدىغان ئۆزئارا تۇتاشتۇرىدىغان بىر خىل تورنىكى رەسىمىنى تارتتى مېنىكى فېسبوكىمدا بار بۇ رەسىم ئەندى ئۇ نېمە دېسەڭلار بۇ گالاكسىلارنىكى ئوتتۇرىسى قۇرۇق ئادەتتە بىز قۇرۇق دەپ ھېسابلايمىز شۇڭا سىز ئۇ يەرگە تېلېسكوپ بىلەن قارىسىڭىز قاپقاراڭغۇدەك كۆرۈنىدۇ ئۇ يەر باشقا ھېچنېمە يوق شۇڭا يېقىندىكى يىراقتىكى گالاكسىيىلەر كۆرۈنىدۇ ئوتتۇرىسىدا بىر ھېچ نېمە يوق ئوتتۇرىدا ھېلىقى ئوتتۇرىدىكى نەرسىلەر كۆرۈنمىگەنلىكى ئۈچۈن بۇنىڭغا ئىسىم تاپالماي ئۇنى قاراڭغۇ جىسىم دەپ ئاتاپ قويغان خەلقئارادا گالاكسىيىلەر ئوتتۇرىسىدىكى جىسىملارنى قاراڭغۇ جىسىم دەپ ئاتايدۇ ئەمەلىيەتتە ئوتتۇرىسىدا بىر نەرسىلەر بار بۇ قېتىمقى بۇ تارتىلغان رەسىمدىكى ئالاھىدىلىك نېمە دېسەڭلار شۇ قاراڭغۇ جىسىم ۋە ھىدروگېن گازلارنىكى ئۆزئارا بىرىكىشى بىلەن شۇ گالاكسىيىلەر ئوتتۇرىسىدىكى بىر قىسىم گالاكسىيىنى گالاكسىيە تۇتاشتۇرىدىغان بىر قىسىم كۆرۈنۈشلەر رەسىمگە چىقىپتۇ بۇ قېتىم چىقىپتۇ بۇ رەسىمنى ئېلان قىلدى يېقىندا مېنىڭ فېيسبوكۇمدا بۇ رەسىم بار ئەگەر كۆرىمەن دېسەڭلار ئاناندىن كېيىن يېقىندىياقى ئۇچار تەخسىنىڭ گەپلىرىمۇ چىقىۋاتىدۇ ئۇ بۇ يەرلەردە بۇ جەھەتتە تېخى ناسا ھېچقانداق پوزىتسىيە بىلدۈرمىدى مەن ناسا پوزىتسىيە بىلدۈرمىگۈچىلىك قالغان چىققان گەپلەر ئىناۋەتكە ئىناۋەتسىز دەپ قارايمەن ئۆزەم شۇڭا ئەگەر بۇ جەھەتتە ناسادىن رەسمىي خەۋەر چىققان ۋاقىتتا مەن سىلەرگە بىرىنچى بولۇپ يەتكۈزىمەن بۇنى شۇڭا يو ئېف ئو ئۇچار تەخسە توغرىلىق گەپلەر بار

ھازىر ھېچقانداق بىر ئۇيغۇر خىتايدىن كەلگەن بۇيرۇققا ياق دېيەلمەيدىغان بىر ئەھۋال تۇرسا بۇ ئۇيغۇرلارنىكى مۇشۇنداق مۇشۇنداق سۆزلەتكەن نەرسە بۇ ئۇيغۇرلاردىن كەلگەن نەرسە ئەمەس بۇ بۇيرۇقتىن كەلگەن نەرسە بۇنى خىتاي ھۆكۈمىتى بۇلارغا بۇيرۇق چۈشۈرۈپ مۇشۇنداق ۋىدىيو چىقىرىسەن دەپ ۋىديونى ئىشلىگۈزۈپ تارقىتىۋاتىدۇ شۇڭا دىققەت قىلىڭلار دېگەن مەزمۇنلارنى چىقىرىپ قويدۇم ئىشقىلىپ يېقىندا خىتاي مۇشۇ ئۇيغۇرلار ھەققىدىكى يالغان تەشۋىقاتنى ئىنتايىن زور دەرىجىدە كۈچەيتتى بۇنىڭغا بىراز تاقابىل تۇرساق بولاتتى ئەمما تاقابىل تۇرۇشتا بىر نەرسىگە دىققەت قىلىشىمىز كېرەك ئەگەر سىز خىتايلار ئىشلىگەن ۋىدېولارنى ئورتاقلاشسىڭىز فەيسبۇكتا بولامدۇ تىۋىتتېردا بولامدۇ چوقۇم قىسقىچە چۈشەنچە يېزىڭ ئۇنى رەددىيە يېزىڭ خىتاينىكى ما ۋىدېودا دېگەنلەر ھەممىسى يالغان ئەمەلىيەتكە ئۇيغۇن كەلمەيدۇ دەپ ئەگەر بۇنداق گەپنى دېمەي چىقىرىپ قويسىڭىز خىتاي ئۈچۈن تەشۋىقات قىلغان بولىسىز بۇ يەردە بىز دىققەت قىلىدىغان بىر نۇقتا بار ھازىر مۇشۇ ئۇيغۇر مەسىلىسىدە قارار ئېلىۋاتقان چەت نېمە خەلقئارا تەشكىلاتلىرى تەشكىلاتلار خەلقئارالىق تەشكىلاتلار ۋە چەت ئەل ھۆكۈمەتلىرى بار ئۇلار خىتاينىڭ بۇنداق يۇتۇبلىرىغا قاراپ تۇرۇپ قارار ئالمايدۇ ئۇلارنىڭكى مەخسۇس ئۆزىنىڭكى ئۇچۇر مەنبەلىرى بار مۇتەخەسسىسلىرى بار مۇشۇ يەردە تەتقىقات قىلىدىغان لېكىن ما نەرسىلەر چەت ئەلدىكى ئادەتتىكى پۇقرالارنى ئالدىيالايدۇ گوللىيالايدۇ ناھايىتى ئۈنۈم بېرىدۇ بۇ بىزنىڭكى ئۇيغۇر داۋاسىنىڭكى بىر قىسمى چەت ئەلدىكى پۇقرالارغا ئۇيغۇرلار ئۇيغۇرلارنى بېشىغا كەلگەن پاجىئەلەرنى ئاڭلىتىش خىتاي بۇنىڭ تەتۈرىسىنى قىلىۋاتىدۇ ھازىر شۇنداق بولغاچقا

تەتقىقاتچىلار ئىشلەتسە ئۇنى يەنە بىرسى تىۋىتتېردا چوڭ چوڭ چىققان چوڭ چوڭراق مۇھىمراق نەرسىلەرگە رەددىيە بېرىدىغان مەزمۇنلارنى چىقارغان بولساق دەپ ئاشۇنداق ئويلىغان مۇشۇ ئىشتا ياردەملىشەلەيدىغان قېرىنداشلار بولسا مەن بىلەن ئالاقىلىشىڭلار ئۇكىلار مەن سىلەرنى بىر گۇرۇپپا قىلىپ قوياي بۇنىڭغا ئۆزۈمنىڭ ۋاقتىم يەتمەيدۇ مەن ئاران كېتىۋاتىمەن ھازىر ئىشلارغا ئاران ئاران يېتىشىپ ئاز ئۇخلاپ كېتىۋاتىمەن ئۆزۈمنىڭ ۋاقتى يوق لېكىن مەن سىلەرنى تەشكىللەپ قىلالايمەن سىلەر ھەمكارلىشىپ ئاشۇنداق ئۇچۇرلارنى توپلاپ تىۋىتتېر بىلەن يۇتيۇبقا چىقىرىپ ئۇتتۇرلۇق مۇشۇ بىر ئىشنى قىلىپ قويساڭلار بۇ نۆۋەتتە ئۇيغۇر داۋاسىدىكى مۇھىم بىر خىزمەت قىلىشقا تېگىشلىك بۇنىڭغا جىق ۋاقىت كەتمەيدۇ ئۆيدىلا ئولتۇرۇپلا قىلغىلى بولىدۇ ۋاقتىڭىز يەتكەن چاغدا شۇڭا بۇ ئىشنى خالايدىغان قېرىنداشلار مەن بىلەن ئالاقىلاشساڭلار بۇ ئىشنى قىلىدىغانغا ئۇچۇر توپلايدىغانغا قانداق ئادەم بولسا بولىدۇ لېكىن رەددىيە يازىدىغانغا چوقۇم ئىنگلىزچە بىلىدىغان ئادەم بولۇشى كېرەك

لېكىن مېنىڭكى پەرىزىمچە بۇنداق ئۇرۇش كېلەر يىللىق كېلەر يىلى خىتايدا ئېچىلىدىغان قىشلىق ئولىمپىك مۇسابىقىسىدىن بۇرۇن بولمايدۇ نېمىشقا دېسەڭلار ئۇرۇش بولۇپ قالسا خىتاينىڭ بۇ ئىشلىرى پۈتۈنلەيلا ئەمەلدىن قالىدۇ شۇڭا بۇنى خىتاي ئوبدان بىلىدۇ ھازىر دۇنياغا پوپوزا قىلىش ئۈچۈن ھەر خىل ھەر خىل ھەر خىل ئىشلارنى قىلىۋاتىدۇ خىتايلار لېكىن مۇشۇ ئولىمپىكتىن بۇرۇن ئۇرۇش بولۇپ قېلىش ئېھتىماللىقى تۆۋەن دەپ ئويلايمەن مەن بۇنى بىر دەپ قويغۇم كەلدى شۇنداق قىلىپ بۈگۈن سىلەرگە دېمەكچى بولغان مەزمۇنلار مۇشۇنچىلىك ئېھتىمال سەل ئۇزراپ كەتتى مەزمۇن ئويلىغاندىن كەچۈرۈڭلار كېلەر ھەپتە كۆرۈشكىچىلىك ئامان بولۇڭلار خەير خوش ئاللاغا ئامانەت